SBS Lao ແຊຣ໌ເລື່ອງຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໃນ Facebook ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວເລີ່ມຊັກຍຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຄົນໃນລາວມາຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ເຊິ່ງວ່າໃນວ່າງໜຶ່ງນີ້ທ າງການສາທາລະນະສຸກລາວໄດ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ Pfizer ເຂັມ 2 ໃຫ້ແກ່ປວງຊົນ ທັງກໍສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ Johnson and Johnson ດ້ວຍ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ສະຖານະການ ສະຖານະພາບ ຮູບພາບມັນເປັນແນວໃດ ນັ້ນ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເລື່ອງນີ້ເນາະ ທາງສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວກະລາຍງານວ່າ ຈະເປີດໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວລາວເຂົ້າຮັບການສັກວັກຊີນ Johnson and Johnson ສຳລັບຜູ້ ສູງອາຍຸ 60 ປີຂຶ້ນໄປເນາະ ຂະນະດຽວກັນ ທາງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ Pfizer ເຂັມທີ 1 ແລ້ວ ກະໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ Pfizer ເຂັມທີ 2 ທີ່ສູນການຄ້າໄອເຕັກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງວັນທີ 2 ເຖິງ 6 ສິງຫາທີ່ຜ່ານ ມາ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າສັກຢາ Pfizer ຫຼືວ່າ Johnson and Johnson ນີ້ນະ ມັນ ມັນເປັນແນວໃດສະພາບການ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າມີຍາດຕິພີ່ນ້ອງຊີ້ ເຂົາເຈົ້າໄປສັກນີ້ນະ ເຂັມທີ 1 ສັກແລ້ວ ແລ້ວກໍຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ຮອດຄາວທີ່ວ່າ ໄປສັກເຂັມ 2 ຫັ້ນນະ ແມ່ນວ່າໄປແຕ່ເຊົ້າພຸ້ນ ແຕ່ວ່າບ່ອນສະຖານທີ່ສັກຢາເຂົາເຈົ້າໄປສັກຢູ່ໄອເຕັກບໍ ປ້າດໂທ້ ເຂົາເຈົ້າວ່າຄົນຈັ່ງແມ່ນມັນຫຼາຍແທ້ໆ ອັນທີ່ວ່າລໍຄອຍເຂັມ 2 ນີ້ລະ ອັນ ອັນ ອັນ ອັນນີ້ມີຮູ້ໄດ້ບໍວ່າ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນມີຫຼາຍແທ້ໆ ແລະ ຢາທີ່ວ່າສັກເຂັມ 2 ອັນພໍບໍ Pfizer ຫັ້ນນະ ອັນນີ້ Pfizer ນີ້ກໍຄືເປັນ ລັອດທີ່ທາງລັດ ເອີ ທີ່ທາງໂຄແວັກສົ່ງມາໃຫ້ນະ ມີການສັກກັນໄປແລ້ວ ລະກະສັກໂດຍໃນສະເພາະວຽງຈັນເທົ່ານັ້ນ ອື ອາ ເ ຂັມ 2 ກະທີ່ມີການລັອກເອົາໄວ້ໃຫ້ຄົນທີ່ສັກເຂັມ ເຂັມໜຶ່ງແລ້ວນັ້ນກໍໄດ້ສັກເຂັມ 2 ແຕ່ວ່າຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນນີ້ຄືກະຈາຍກັນໄປທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ອາ ຄົນທີ່ອາຍຸ 60 ປີຂຶ້ນໄປແລ້ວເນາະ ມັນເປັນທີ່ຊາ ບໄດ້ບໍວ່າກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນ Johnson and Johnson ນີ້ນະ ທີ່ວ່າອາເມລິກາມອບໃຫ້ 1 ລ້ານ 8 ໝື່ນໂດສ ແກ່ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ຜ່ານ COVAX ນີ້ນະ ຄົນທັງຫຼາຍກໍບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວທີ່ຈະໄປໃຫ້ສັກຢານີ້ ອັນນີ້ຈ າກຂ່າວທີ່ອອກມາເນາະ ຕະກ່ອນຕະກີ້ນີ້ກະຄື ຄວາມຢ້ານຄວາມກົວມັນ ມັນກະມີຢູ່ ແຕ່ດ້ວຍທີ່ວ່າສະຖານະການຂອງປະເທດຂ້າງຄຽງ ລະກະຈຳນວນຄົນທີ່ປ່ວຍໃນລາວເອງມັນເພີ່ມຂຶ້ນຊຸມື້ໆຈັ່ງຊີ້ເນາະ ມັ ນກະເຮັດໃຫ້ຄົນກ້າຂຶ້ນ ລະກະພະຍາຍາມທີ່ຈະຫາວັກຊີນໃຫ້ໄດ້ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ປອດໄພຈາກໂຄວິດ-19 ຕອນນີ້ຄວາມຢ້ານຄວາມກົວມັນ ມັນໜ້ອຍລົງ ລະກະແທບຊິເຫຼືອໜ້ອຍເຕັມທີແລ້ວເນາະ ຄັນວ່າຮູ້ລະສ່ຽງ ກະໄຄຢູ່ ອັນ ຄັນວ່າບໍ່ຮູ້ຫຍັງລະເປີດແຂນໃຫ້ເພິ່ນສັກນີ້ ມັນກະເປັນເລື່ອງໜຶ່ງອີກລະ ຍົກຕົວຢ່າງໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ ຄືຢາ AstraZeneca ວ່າງໜຶ່ງນີ້ກະມີຕາຍວ່າຊັ້ນດອກ ຜູ້ໜຶ່ງກະລອດຕາຍ ລະບໍ່ແມ່ນແຕ່ວ່າຢາ AstraZeneca ດ ອກ ຢາ Pfizer ກໍຕາຍຄືກັນ ຢາອື່ນກະຕາຍຄືກັນ ບໍ່ວ່າຊີນີຟອກ ຊີນີຟາມ ຢາຫຍັງກະມີຜົນຂ້າງຄຽງ ບາງກໍລະນີກໍຮ້າຍແຮງ ບາງກໍລະນີກໍ ເລັກໆນ້ອຍໆ ເປັນແລ້ວມັນກະດີຈັ່ງຊີ້ ແຕ່ວ່າໃນໄທນີ້ເດ ທີ່ວ່າມີສັກຢາວັກຊີນ ຕ່າງໆນີ້ ຫຼາຍຍີ່ຫໍ້ ຍົກຕົວຢ່າງຢູ່ທີ່ອຳເພີບ້ານແພງຊີ້ ເຂົາເຈົ້າສັກງວດໜຶ່ງ ອັນ ແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນຢາ AstraZeneca ນີ້ນະ ແລ້ວໃນປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໃນໄທນີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ຢາມັນພຽງພໍບໍ່ ເພາະວ່າຂ້າ ພະເຈົ້າ ອັນ ໂທຖາມໝູ່ເພື່ອນນີ້ ເຂົາເຈົ້າວ່າ ໂອ້ຍ ຢາຫັ້ນມັນມາຫຼາຍ ແຕ່ວ່າມັນໄປຕົກເຮ່ຍຢູ່ມະຫາສະໝຸດບ່ອນໃດບຸ ເຂົາເຈົ້າວ່າ ອັນນີ້ນີ້ ຢູ່ໃນໄທນີ້ ຂາດເຂີນບໍ່ເນາະ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຖາ ມວ່າຂາດເຂີນບໍ່ ມັນກະຖືວ່າຂາດເຂີນ ເພາະວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນນີ້ ດຽວນີ້ມັນ ມັນ ມັນຫຼາຍ ຫຼາຍເນາະ ໃນທຸກຈັງຫວັດທົ່ວປະເທດ ບາງຈັງຫວັດ ຢ່າງເຊັ່ນ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍກະດີ ອຸດອນກະດີ ຫຼາຍຈັງຫວັດເນາະ ທີ່ເຄີຍລົງທະບຽນເອົາໄວ້ວ່າ ຊິກຳນົດ ຊິສັກວັນທີ 29-30 ກະລະກະດາທີ່ຜ່ານມາ ຕອນນີ້ມີການຍ້າຍ ຫຼືວ່າເລື່ອນໄປໂດຍບໍ່ມີກຳນົດ ຕອນນີ້ກະຍັງບໍ່ມີກຳນົດວ່າຊິໄດ້ສັກມື້ໃດຈັ່ງຊີ້ ເພາະວ່າເລື່ ອງຂອງວັກຊີນນີ້ ກະຍັງມາບໍ່ເຖິງເນາະ
SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື